ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ຊາວກະສິກອນປູກກົກໝາກເຊີຣີຊອກຫາເອົາແຮງງານເກັບໝາກໄມ້ໝາກຕອກ ທີ່ເປັນແຮງງານທີ່ຂາດເຂີນຢູ່ໃນເວລານີ້ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກຳ ລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈົ່ງອອກໄປຊົນນະບົດຕ່າງໆຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ແລ້ວຊົດຊ່ວຍຊາວກະສິກອນປູກຝັງຕ່າງໆເກັບກ່ຽວ ຜົນຜະລິດ ແຕ່ຊາວສວນໝາກເ ຊີຣີຕ້ອງການແຮງງານເປັນພິເສດຢູ່ໃນເວລານີ້ ຍາມເກັບກ່ຽວໝາກເຊີຣີໃນພາກກາງສຽງຕາເວັນຕົກຂອງລັດ New South Wales ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເວລາປະມານເດືອນໜ້ານີ້ 11 ສາກົນ 2020 ຍາມດັ່ງກ່າວເປັນເວລາອັນສັ້ນ ໆ ແລະ ໜັກໜ່ວງ ທີ່ກົງກັນກັບຍາມພັກໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍດ້ວຍ ນີ້ພາໃຫ້ມີການຟ້າວຟັ່ງໂຄສະນາດຶງດູດເອົານັກຮຽນນັກສຶກສາປີທີ 12 ໄປເຮັດວຽກເກັບໝາກເຊີຣີນັ້ນ ນັ້ນແມ່ນສຽງ ເມັດນ້ຳຝົນຫຼົ່ນຕົກໃສ່ຫຼັງຄາສັງກະສີ ທີ່ທ່ານ ທອມ ອີສເລັກ ມອງເຫັນວ່າມັນເປັນສິນລະປິນອັນໜຶ່ງສຳລັບທ່ານ ສວນໝາກເຊີຣີຂອງທ່ານ ອີສເລັກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງຢັງ ໃນພາກໃຕ້ສຽງຕາເວັນຕົກຂອງລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ມີອາກາດເຢັນໜາວປຽກ ແມ່ນວ່າເປັນວີ່ແວວຂອງການເກັບກ່ຽວອັນຈົບດີ ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄວາມແຫ້ງແລ້ງຍາວນານມາແລ້ວ ທ່ານ ອີສເລັກ ເວົ້າວ່າ We've got lovely green hills and the cherry trees are ກົກໝາກເຊີຣີຂ ອງທ່ານຫຼາຍພັນກົກແມ່ນດີເລີດກວ່າເມື່ອໃດໆມາກ່ອນນີ້ ທ່ານ ອີສເລັກ ກໍເປັນປະທານຂອງຊາວກະສິກອນປູກກົກໝາກເຊີຣີ ຄື Cherry Growers Australia ທ່ານເວົ້າວ່າ So we are expecting a larger crop this year than what we have last year albeit that was largely weather ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວຂົງ ເຂດທີ່ກ່າວມາກ່ອນນີ້ນັ້ນ ກະຕວງວ່າລະດູໝາກເຊີຣີປີນີ້ຈະຍິ່ງໃຫຍ່ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມດີອົກດີໃຈຢ່າງລົ້ນເຫຼືອນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫ່ວງໃຍມາກມາຍດ້ວຍ ຍ້ອນທີ່ຂົງເຂດກະເສດໝາກເຊີຣີນັ້ນຂາ ດເຂີນ Backpacker ຍ້ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໜີໄປໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນແຮງງານຂອງຊາວກະສິກອນໝາກເຊີຣີ ແມ່ນວ່າຊາວກະສິກອນເຊີຣີຂາດເຂີນຄົນງານກະເສດນັບເປັນຫຼາຍໆຮ້ອຍຄົນ ສ ຳລັບຍາມເກັບກ່ຽວໝາກເຊີຣີທີ່ກຳລັງຈະເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນເວລານີ້ ໃນລັດ New South Wales ຊຶ່ງທີ່ເປັນລັດທີ່ຜະລິດໝາກເຊີຣີຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນວ່າຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນຈ້າງແຮງງານນັບເປັ ນຫຼາຍໆພັນຄົນ ທີ່ເປັນຄົນທີ່ເກັບໝາກໄມ້ໝາກຕອກ ທ່ານ ອີສເລັກ ເວົ້າວ່າ When you're employing as an industry circa 21,000 people in seasonal jobs every year ການທີ່ຈະຊອກໄດ້ແຮງງານນັ້ນໃນປີນີ້ແມ່ນຍາກຊາ ວ່າຊັ້ນ ແຕ່ໃນເວລານີ້ ມັນມີຄວາມຫວັງທີ່ແຮງງານທີ່ບໍ່ ເຄີຍຖືກມອງເບິ່ງ ສາມາດເປັນແຮງງານທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຊົດຊ່ວຍການເກັບກ່ຽວໝາກເຊີຣີໄດ້ ຍ້ອນທີ່ກິດຈະການນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງ ຖືກລົບລ້າງ ມັນເປັນທີ່ວ່າມັນຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ອຸດສາຫະກຳໝາ ກເຊີຣີ ຈະຮຽກເອົາໄດ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ອອກໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ໃຫ້ໄປທົດລອງເບິ່ງສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ລອງເຂົ້າຮ່ວມການເກັບກ່ຽວ ທ່ານ Ed Milne ທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການຂັ້ນແຫ່ງຊາດຂອງບໍລິສັດ Cozwine ທີ່ຫາເອົ າແຮງງານ ເວົ້າວ່າ This is an opportunity for people to ການເກັບໝາກໄມ້ນັ້ນເປັນໂອກາດແກ່ຄົນທັງຫຼາຍ ທີ່ຈະເລີ່ມສະຫຼອງໄດ້ເຫດການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ຄືການຮຽນຈົບປີທີ 12 ມັນເປັນວິທີການອັນແຕກຕ່າງກັນໃນການສະເຫຼີມສະຫຼ ອງການຮຽນຈົບນັ້ນ ການຂາດເຂີນທີ່ຢູ່ເຊົາທີ່ COVID safe ຄືປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ເປັນບັນຫາອັນໃຫຍ່ໂຕອັນໜຶ່ງທີ່ຂວາງກັ້ນເຮັດໃຫ້ຂາດເຂີນແຮງງານໃໝ່ ແຕ່ Cozwine ປະກາດໃຫ້ຄວາມປະສົບການຢ່າງເຕັມສ່ວນ ອັນມີ ດ້ວຍທີ່ຢູ່ເຊົາ ອາຫານການກິນ ເພື່ອດຶງດູດເອົາຊາວໜຸ່ມໄປຍັງເຂດຊົນນະບົດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ພວກຂະເຈົ້າໃຫ້ທີ່ແຄມປິງອັນປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີ Wi-Fi ແກ່ທຸກໆຄົນທີ່ຢາກໄປທ ຳການເກັບກ່ຽວໝາກເຊີຣີ ແລະ ກໍໃຫ້ອາຫານການກິນ ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ກະທັ້ງມີນັກສິລະປິນມາສະແດງໃຫ້ເບິ່ງໃຫ້ຊົມໃຫ້ຟັງດ້ວຍ ຄົນງານຈະຖືກເກັບຄ່າເຊົ່າ ແຕ່ Cozwine ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ຂັ້ນລັດຈົ່ງໃຫ້ການຄ້ຳຈູນຕ່າງໆ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຄ່າໂສຫຸ້ຍຂອງຊາວກະສິກອນ

ຍານາງ ມິເກລາ ມິນ ອາຍຸ 20 ປີ ເວົ້າວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງຍານາງນັ້ນເປັນການຕັດສິນໃຈອັນດີເລີດທີ່ໄດ້ກະທຳຂຶ້ນມາ ເມື່ອຍານາງອອກໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນໃນປີ 2017 ຍານາງບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈວ່າຍານ າງຢາກເຮັດຫຍັງ ດ້ວຍນີ້ຈຶ່ງໄປເກັບໝາກອະງຸ່ນ ນະທີ່ Barossa Valley ໃນລັດ South Australia ປະເທດ Australia ຍານາງມັກວຽກນັ້ນຫຼາຍ

ໃຫ້ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍວ່າ ມັນບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄວາມປະສົບການກັບການເກັບກ່ຽວ ໃຫ້ພຽງແຕ່ຍິນດີທີ່ຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ດີໃຈນຳທີ່ອົດສະຕຣາລີສາມາດມີຫຍັງໃຫ້ແດ່ ເຊັ່ນ ເດີນທາງໄປທົ່ວປະເທດອົດສະຕ ຣາລີ ໄປບ່ອນທີ່ອັດສະຈັນ ແລະ ມີລາຍໄດ້ ແລະ ເຮັດວຽກເຮັດການໄປກັບການເດີນທາງ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ